ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນຈັນທີ 26 ກໍລະກະດາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວທີ່ຄິດວ່າເປັນທີ່ສຸດຈິດສົນໃ ຈແລ້ວ ກໍມີສາລະຄະດີການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາສະເໜີສູ່ທ່ານຟັງ ນອກນັ້ນກໍມີການສຳພາດກ່ຽວກັບຕຳຫຼວດ New South Wales ຕ້ອງການຫຍັງແດ່ຈາກຊຸມຊົນຊາ ວລາວໃນເຂດລັອກດາວ New South Wales ຢູ່ໃນຂັ້ນສຸກເສີນອັນໜັກໜ່ວງ ໂຄໂຣນາໄວຣັສຈະບໍ່ຢຸດຢັ້ງ Census 2021 ລາວກຳລັງມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແຕ່ລະມື້ຫຼາຍແທ້ໆ ເຂື່ອນນ້ຳອູປ່ອຍນ້ຳທີ່ຈະລົ້ນເຂື່ອນ ການເຂົ້າພັນສາໃນລາວ ແ ລະ ໄທໃນປີນີ້ງຽບເຫງົາ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ອີກໃໝ່ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເພີ່ມອີກ ເມື່ອຄົນໃນລັດ New South Wales ກ້າວເຂົ້າສູ່ລັອກດາວສັບປະດາທີ 5 Victoria ຍັງ ຢູ່ໃນຄວາມຫວັງ ທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນໄປຈາກລັອກດາວຢູ່ ນັກກິລາໂອລິມປິກຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ຫຼຽນຕ່າງໆແລ້ວ 3 ອັນ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໂຕກຽວ 2021 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຂົງແຄວ້ນຊິດນີກ້າວເຂົ້າສູ່ ສັບປະດາທີ 5 ຂອງການລັອກດາວ New South Wales ແລ້ວ ໂດຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອີກໃໝ່ 141 ລາຍ ໃນວັນທີ 25 ແລ້ວນີ້ເອງ ແລະ ມີຄົນ 62 ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຄືຈາກ 62 ຄົນນັ້ນມີ 38 ຄົນ ແລະ ກໍມີ 2 ຄົນຕາຍຍ້ອນຕື່ມອີກໃນລັດ New South Wales ທີ່ຜູ້ໜຶ່ງເປັນຜູ້ຍິງໃນໄວ 30 ໂດຍບໍ່ມີອາການໃດໆມາກ່ອນ ສຳລັບເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສຸດໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ສຳລັບໄລຍະ ທີ່ໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນນັ້ນ ຈຳນວນຄົນຕາຍໃນລັດ New South Wales ມີຢູ່ 8 ຄົນ ແລະ ທາງການສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ New South Wales ພະຍາຍາມຊັກຈູງສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ເວົ້າວ່າ ຢາວັກຊີນ Pfizer ເ ພີ່ມ 90,000 ໂດສ ຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ລັດ New South Wales ຈາກແຕ່ສັບປະດາໜ້ານີ້ ຍ້ອນທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ New South Wales ຮ້ອງຂໍເອົາ Scott Morrison ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຂໍ້ຕົກລົງກັນກັບ Pfizer ສຳລັບຢາວັກຊີນ booster ປີໜ້າ 60 ລ້ານໂດສ ແລະ ອີກ 25 ລ້ານໂດສ ຈະຖືກນຳມາໃຫ້ໃນປີ 2023 ຄົນໃນລັດ Victoria ຫວັງວ່າລັອກດາວຄັ້ງທີ 5 ຂອງລັດ Victoria ຈະຖືກຍົກເລີກໃນວັນອັງຄານທີ 27 ກໍລະກະດາ ຄືມື້ອື່ນນີ້ ຕາມທີ່ບົ່ງວາງໄວ້ ແຕ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ Victoria ໃນທ້າຍສັບປະດ າແລ້ວນີ້ເວົ້າວ່າ ວິກຕໍເຣຍມີເປີເຊັນດີທີ່ຈະຜ່ອນຄາຍກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນສັບປະດານີ້ ແຕ່ການຕ້ອງຫ້າມບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈະມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ວິກຕໍເຣຍລັອກດາວມາແຕ່ວັນທີ 15 ກໍລະກ ະດາ 2021 ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແຜ່ຜາຍລະບາດຂຶ້ນຈາກສາຍພັນເດລຕາ ລັອກດາວນັ້ນຖືກຕໍ່ຍາວອອກຈົນຮອດ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງວັນອັງຄານທີ 27 ກໍລະກະດາ 2021 ວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ ນເອງ 11 ຄົນ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກະດາ ຄືວານນີ້ ທີ່ທຸກກໍລະນີນັ້ນມີສາຍຜູກພັນກັບກໍລະນີທີ່ເປັນຢູ່ແລ້ວ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຄວາຣັນຕີນຕະຫຼອດເວລາ ກຳປັ່ນລຳໜຶ່ງກຳລັງມາຍັງລັດເວັສເທີນອົດສະຕຣາເລ ຍ ທີ່ມີຄົນເຮືອຖືກລະແວງສົງໄສວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ກະທັ່ງທີ່ມີຄົນເຮືອ 10 ຄົນ ຂອງກຳປັ່ນ BBC California ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຈອດຢູ່ Fremantle ຢູ່ກໍຕາມແຕ່ McGowan ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Western Australia ເວົ້າວ່າ ກຳປັ່ນ Darya Krishna ແຈ້ງບອກໃຫ້ທາງການ Western Australia ວ່າ 4 ຄົນ ຈ າກຄົນເຮືອ 20 ຄົນ ຂອງເຮືອດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ສະບາຍ ໂດຍມີວີ່ແວວຂອງອາການຫັນໃຈ ວ່າຄົນເຮືອຄົນໜຶ່ງເຈັບໂຊໂດຍສະເພາະ ແລະ ອາດຈະຖືກຍົນເຮລິຄອບເຕີນຳອອກໄປຈາກເຮືອນັ້ນ ຄາດຄະເນວ່າກຳ ປັ່ນນັ້ນຈະຈອດຢູ່ໃນ Fremantle ໃນມື້ນີ້ ແລະ ຈະມີການກວດເບິ່ງເຮືອນັ້ນໃນສັບປະດານີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ McGowan ເວົ້າວ່າ ບໍລິສັດການຂົນສົ່ງທາງເຮືອຕ່າງໆ ຕ້ອງເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນຕື່ມໃນຕ່າງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິ ດ-19 ກຳປັ່ນ Darya Krishna ກ່ອນນີ້ໄປປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ທ່ານ McGowan ເວົ້າວ່າ ບໍ່ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນລົງເຮືອໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຍ້ອນສະຖານະການໂຄວິດ-19 ອັນວຸດວິດໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ Albanese ຜູ້ນຳຂອງພັ ກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ເຂົ້າຮ່ວມສຽງຕ່າງໆນານາ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຄ້ຳຈູນການເງິນດີກວ່າເກົ່າຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ນີ້ເປັນເຊັ່ນນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ກຳມະບານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະ ບານອົດສະຕຣາເລຍ ຈົ່ງນຳເອົາເບ້ຍ JobKeeper ມາບັນຍັດຄືນ ແລະ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ Dominic Perrottet ນາຍຄັງໃຫຍ່ຂອງລັດ New South Wales ຈົ່ງບັນຍັດຄືນການຄ້ຳຈູນຄ່າແຮງງານ Albanese ຊີ້ແຈງຕໍ່ທີວີຊ່ອງເກົ້າວ່າ ມັນບໍ່ສຳຄັນທີ່ວ່າລັດຖະບານອົດ ສະຕຣາເລຍຈະຮຽກມັນວ່າແມ່ນຫຍັງ ແຕ່ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຄວນຖືກກະທຳຂຶ້ນຕື່ມ ວ່າຊັ້ນ ໂດຍອີງຕາມ Worldometer ໃນມື້ນີ້ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 4,762 ຄົນ ຕາຍໄປແລ້ວ 5 ລາຍ ແລະ ຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ 2,174 ຄົນ ປະເທດໄທເປັນໂຄວິດ-19 512,678 ຄົນ ຕາຍ 4,146 ຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ 341,475 ຄົນ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມເປັນ 101,173 ເງີຍ ເຈັດໂລຍ 374 ເງີຍ ດີຂຶ້ນໄດ້ 19,342 ເງີຍ ກິລາ ໃນສັບປະດາຕົ້ນທີ່ທີມຊາດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາ ເລຍເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກປີ 2021 ປາກົດວ່າໄດ້ຫຼຽນຄຳ ຫຼຽນເງິນ ແລະ ຫຼຽນທອງ ແຕ່ລະອັນອັນໜຶ່ງແລ້ວ ໃນດ້ານການລອຍນ້ຳ Emma McKeon ນັກລອຍນ້ຳຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ອາດໄດ້ເປັນນັກລອຍ ນ້ຳທີ່ຈະໄດ້ສອງຫຼຽນຄຳໃນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກນັ້ນ ທີ່ແຂ່ງຂັນ 100 ແມັດໃນຂັ້ນໄຟນອລໃນມື້ນີ້ 1 ໂດລາອົດສະເຕຣເລຍເທົ່າກັນກັບ 73 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.62 ຢູໂຣ 4.76 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,912.79 ດົງຫ ວຽດນາມ 2,983.62 ຫຼຽນຂະເໝນ 24.20 ບາດໄທ 7,007 ຈຸດສູນຫ້າກີບລາວ ອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ ແມລເບີນຈະກັບກາຍມີລົມ ອາດຕົກຝົນຊາວເວີໃນຕອນຫຼັງ 9 17 ແຄນເບຣາຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ 4 15 ຊິດນີ ບຣິສເບນ ແລະ ດ າວິນຈະແດດ 10 21 9 23 ແລະ 21 32 ຕາມລະດັບ ເພີດຝົນຊາວເວີ ແລະ ລົມຈະເບົາບາງລົງ 12 18 ອະດິເລດຝົນຊາວເວີຈະກໍ່ການຂຶ້ນ 9 19